ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີເລີ່ມໂຄງການເພື່ອປ້ອງກັນການຂ້າຕົວຕາຍຂຶ້ນແລ້ວທົ່ວປະເທດອົດສະຕຣາລີ ຄືກິດຈະການ Aftercare ນີ້ຖືກປະກາດອອກມາພາຍຫຼັງ 48 ຊົ່ວໂມງທີ່ Lifeline ໄດ້ຮັບການ ໂທຫາມາກມາຍເປັນປະຫວັດການຕັ້ງແຕ່ 57 ປີທີ່ຜ່ານມາ George Wasif ອາຍຸ 23 ປີ ຍ້າຍມາຢູ່ໃນນະຄອນ Melbourne ຈາກລັດ Tasmania ປະເທດ Australia ໃນປີນີ້ ເພື່ອຮ່ຳຮຽນ Culinary Management ທ່ານຕົກວຽກຕົກການ ແລະ ຄອບຄົວ ແລະ girlfriend ຂອງທ່ານຢູ່ໃນລັດ Tasmania ພຸ້ນ ທ່ ານເວົ້າວ່າທ່ານຫ່ວງໃຍກັບສຸຂະພາບປະສາດຂອງທ່ານ ວ່າທ່ານມີບັນຫາສຸຂະພາບປະສາດມາແຕ່ເມື່ອທ່ານມີອາຍຸ 13-14 ປີ ທີ່ເປັນຄັ້ງແລກໆ ທ່ານເລີ່ມຮູ້ສຶກບໍ່ດີມາກມາຍ ທ່ານເປັນຕ່ຳຕ້ອຍຄ້ອຍໃຈມາດົນນາ ນແລ້ວ ທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ທ່ານຄວບຄຸມໄດ້ ມັນດີທີ່ທ່ານຄວບຄຸມມັນໄວ້ໄດ້ໃນເວລານີ້ George ຕັດສິນໃຈກັບບ້ານໃນລັດ Tasmania ແລະ ກຳລັງລໍຖ້າເອົາວຽກງານເປັນພໍ່ຄົວໃຫຍ່ໃນຮ້ານອາຫານ R U OK ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງໃນດ້າ ນສຸຂະພາບປະສາດ R U OK ຢາກຊີ້ແຈງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຈະເຮັດແນວໃດເມື່ອໄດ້ຮັບຄຳຕອບທີ່ວ່າ No ຄືເມື່ອຖືກປະຕິເສດວ່າທໍ້ Catherine Newton CEO ຂອງ R U OK ຊີ້ແຈງວ່າ ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນໃຫ້ຟັງ ຟັງສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຢາກເວົ້າຫຍັ ງອອກມາ ເລື້ອຍໆໄປເຕີບ ພວກເຂົາຈະສະຫຼຸບເອງ ຫຼື ພວກເຂົາຈະເວົ້າກ່ຽວກັບບາດກ້າວອັນແລກໆທີ່ພວກເຂົາຢາກກະທຳ ສຳລັບທຸກໆຄົນ ເວລາອັນຕະລາຍທີ່ສຸດແມ່ນເມື່ອທີ່ພວກເຂົາ ຖືກປ່ອຍອອກຈາ ກການດູແລໃນດ້ານສຸຂະພາບປະສາດ ບັດນີ້ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີປະກາດໃຫ້ການຄ້ຳຈູນເພີ່ມສຳລັບ Aftercare ທີ່ເປັນເວລາທີ່ຄົນທັງຫຼາຍມີຄວາມອ່ອນແອທີ່ສຸດ ແລະ ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນ 19 ລ້ານໂດລາເພື່ອຂະຫຍາຍ ກິດຈະການປ້ອງກັນການຂ້າຕົວຕາຍ ຕົວເລກອັນລ່າສຸດທີ່ມີຢູ່ຊີ້ແຈງໃຫ້ເຫັນວ່າໃນປີ 2018 ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ 3,046 ຄົນຂ້າຕົວຕາຍ ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ສຳລັບຄົນລາວເຮົາແລ້ວ ໃນອະດີດກໍມີບຸລຸດສ ອງຊາຍຂ້າຕົວຕາຍ ແຕ່ລາຍໜຶ່ງຖືກຊ່ວຍຊີວິດໄວ້ໄດ້ທັນ ແລະ ຜູ້ຍິງສອງຄົນສຳເລັດໃນການເອົາຊີວິດຂອງຕົນໄດ້ ແລະ ອີກນາງໜຶ່ງກໍຂ້າຕົວຕາຍແຕ່ບໍ່ຕາຍ ເພາະພະຍາບານສະກັດກັ້ນເຈົ້າຍົມພິບານໄວ້ໄ ດ້ທັນ ການຂ້າຕົວຕາຍໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີເປັນສາເຫດນຳໜ້າຂອງການຕາຍໃນປະເທດນີ້ ຂອງຄົນໃນຂັ້ນອາຍຸ 15-44 ປີ Greg Hunt ລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກອົດສະຕຣາລີຢາກປ່ຽນແປງກ່ຽວກັບການຕາຍນີ້ ທ່ ານເວົ້າວ່າ ພວກທ່ານຮູ້ວ່າການຊີ້ແຈງອັນທັນການທີ່ມີໄວ້ບໍລິການໃນລັດຕ່າງໆເຖິງເວລານີ້ ແມ່ນການຂ້າຕົວຕາຍໃນປີ 2020 ບໍ່ໄດ້ທະວີຂຶ້ນ ແຕ່ມັນກໍບໍ່ໄດ້ຫຼຸດລົງ ແລະ ພວກທ່ານຈະບໍ່ຢູ່ລ້າຈົນກວ່າວ່າມັນຈະຫຼຸດ ລົງ ແລະ ພວກທ່ານມີໂຄງການປ້ອງກັນໃຫ້ມີການຂ້າຕົວຕາຍສູນຄົນ Patrick McGorry ເປັນສາດສະດາຈານ ຢູ່ທີ່ Youth Mental Health ຢູ່ໃນທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Melbourne University ຂອງນະຄອນ Melbourne ປະເທດ Australia ທ່ານເປັນຄົນທີ່ທົ່ວໂລກຮູ້ຈັກ ສຳລັບການວາດແ ຕ່ງການປ້ອງກັນລ່ວງໜ້າການທີ່ຊາວໜຸ່ມຂ້າຕົວຕາຍ ທ່ານເວົ້າວ່າມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍທີ່ວ່າຈຳນວນການຂ້າຕົວຕາຍສາມາດທະວີຂຶ້ນ ວ່າມີການກະຕວງອັນທີ່ເປັນຄວາມຫ່ວງໃຍນຳ ທີ່ມັນຈະທະວີຂຶ້ ນ 13.7% ແລະ ມັນອາດມີຫຼາຍກວ່ານີ້ ໂດຍທີ່ຂຶ້ນກັບການທີ່ຊາວໜຸ່ມບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ການຖືກລົບກວນ ໃນວັນອັງຄານແລ້ວນີ້ ກິດຈະການດ້ານສຸຂະພາບປະສາດ Lifeline ຖືກໂທຫາເຖິງ 3,326 ຄັ້ງ ນີ້ເປັນຕົວເລກປະຫ ວັດການເລີຍ John Brogden CEO ຂອງ Lifeline ເວົ້າວ່າ ສຳລັບ 14 ມື້ຜ່ານມາ ພວກທ່ານເຫັນມີການໂທຫາພວກທ່ານ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 ຄັ້ງ ມັນເປັນພຽງແຕ່ການຊີ້ແຈງໃຫ້ເຫັນລະດັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະ ການກົດດັນ ລະດັບຄວາມກັງວົນ ແລະ ການຕ່ຳຕ້ອຍຄ້ອຍໃຈທີ່ສາມາດມີຂຶ້ນໃນໄລຍະວິກິດໂຄວິດ-19 ນີ້ ສຳລັບທ່ານ George Wasif ແລ້ວ ທ່ານເວົ້າວ່າທ່ານມອງເຫັນແສງສະຫວ່າງໃນຍາມອັນບໍ່ແນ່ນອນນີ້ ວ່າຢ່າງແນ່ນອນ ມັນຈູງໃຈໃຫ້ທ່ານກະທຳການ ຮ່ຳຮຽນຂັ້ນສູງ ທ່ານຮຽນດ້ານ Management ແລະ ໃນດ້ານ Hospitality ນຳດ້ວຍ ດ້ວຍນີ້ມັນດີທີ່ມີທາງເລືອກໃນນັ້ນ
ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS Lao ທີ່ Facebook